رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ ئون يەتتىنچى مايدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ياپونىيەنىڭ خىروشىما شەھىرىدە چاقىرىلىدىغان سانائەتلەشكەن يەتتە دۆلەت باشلىقلىرى يىغىنىدا خىتاي ۋە روسىيە مۇھىم مۇزاكىرە تېمىسى بولىدىكەن. چۈنكى دېموكراتىيە ۋە تەرەققىيات ساھەسىدىكى بايراقدار ئورنىنى تەشكىل قىلىدىغان بۇ يەتتە دۆلەت دۇچ كېلىۋاتقان ئورتاق تەھدىت بىردەك روسىيە ۋە خىتايدىن كېلىۋاتقانلىقى مەلۇم. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، خىتاينىڭ دۇنياۋى تەمىنلەش زەنجىرى، ئىقتىسادىي بىخەتەرلىك قاتارلىق ساھەلەردە پەيدا قىلىۋاتقان خىرىسلىرى نۆۋەتتە ئۇلارنىڭ ھەممىسىگە ئورتاق باش ئاغرىقى پەيدا قىلماقتا ئىكەن. شۇڭا ئامېرىكا، ياپونىيە، گېرمانىيە، ئەنگلىيە، فىرانسىيە، كانادا ۋە ئىتالىيەدىن تەشكىل تاپقان يەتتە دۆلەت گۇرۇھى ئۆزلىرىنىڭ خىتاي بىلەن بولىدىغان ئىقتىسادىي باغلىنىشى ھەمدە بۇنىڭ كەلگۈسى ھەققىدە بۇ قېتىم تەپسىلىي مۇھاكىمە قىلىشى مۇمكىن ئىكەن. بولۇپمۇ فرانسىيە پىرېزىدېنتى ئېممانۇئېل ماكرون ئاپرېل ئېيىدىكى خىتاي زىيارىتىدىن كېيىن ياۋروپا ئىتتىپاقىنى ئامېرىكا بىلەن بولغان بېقىندىلىق مۇناسىۋىتىگە چەك قويۇشقا دەۋەت قىلغاندىن بۇيان خىتاي مەسىلىسى ھەققىدە ئوخشىمىغان پىكىرلەر ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشلىغان ۋاشىنگتون شەھىرىدىكى بروكىنگ ئاقىللار مەركىزىنىڭ خادىمى مېرىيا سولىس بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ بۇ ياپونىيە ئۈچۈن بىر چوڭ ئىستراتېگىيە بولۇپمۇ ئۇلارنىڭ خەۋپسىزلىك ۋە ئاۋاتلىق يولى ئۈچۈن نىشان كۆرسەتكۈچ دېگەن. مەلۇم بولۇشىچە، بۇ قېتىمقى سانائەتلەشكەن يەتتە دۆلەت گۇرۇھى يىغىنى خىتاي ھۆكۈمىتى ساھىبخانلىقىدا شيەن شەھىرىدە ئۆتكۈزمەكچى بولۇۋاتقان ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرى بىلەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئوتتۇرىسىدىكى ئىككى كۈنلۈك يىغىن بىلەن ئوخشاپ كېتىدىغان ۋاقىتقا توغرا كېلىدىكەن.
خىتاي ھۆكۈمىتى باشقۇرۇشىدىكى خەلق تورىنىڭ ئون يەتتىنچى مايدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى ساھىبخانلىق قىلغان ھەمدە شيەن شەھىرىدە ئون سەككىزىنچى مايدىن ئون توققۇزىنچى مايغىچە ئېچىلىدىغان سى قوشۇلغان سى بەش يىغىنى، يەنى خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەت باشلىقلىرى ئۇچرىشىشىنىڭ مۇقەددىمىسى شۇ كۈنى باشلانغان. قازاقىستان، تاجىكىستان، ئۆزبېكىستان، تۈركمەنىستان ۋە قىرغىزىستان رەھبەرلىرى ئىلگىرى كېيىن بولۇپ شيەن شەھىرىگە يېتىپ كەلگەن ۋە خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن بولىدىغان ئۇچرىشىشنى باشلىغان. رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ ئون يەتتىنچى مايدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، قازاقىستان پىرېزىدېنتى قاسىم جومارت توقايېف بىلەن خىتاي رەئىسى شى جىن پىڭ شۇ كۈنى سۆھبەتلەشكەن.

خەۋەردە ئېيتىلىشىچە خىتاي بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بەش جۇمھۇرىيەتنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلىدىكى ئومۇمىي سودا مىقدارى يەتمىش مىليارد ئامېرىكا دوللىرىدىن ئاشقان جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك گېزىتىنىڭ ئون يەتتىنچى مايدىكى ئوبزورىدا ئېيتىلىشىچە بۇ قېتىمقى شيەن يىغىنى ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرى بىلەن خىتاي ھەر ئىككى تەرەپنىڭ جانىجان مەنپەئەتلىرىگە بېرىپ تاقىشىدىكەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۈچۈن ئوتتۇرا ئاسىيا رايونى بەكمۇ زۆرۈر بولغان نېفىت تەبىئىي گاز قاتارلىق ئېنېرگىيە بىلەن تەمىن ئەتكۈچى سۈپىتىدە زور قىممەتكە ئىگە بولسا، ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ نەزىرىدە خىتاي بازىرى ئۇلارنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتى ئۈچۈن ئاچقۇچلۇق رول ئوينايدىكەن. يەنە كېلىپ روسىيەنىڭ ئوكرائىناغا تاجاۋۇز قىلىشىدىن كېيىن ئوتتۇرىغا چىققان غەرب دۇنياسىنىڭ ئىقتىسادىي جازا چارىلىرى پەيدا قىلغان ئىقتىسادىي جەھەتتىكى بوشلۇقنى خىتاي تېزدىن بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنى كېڭەيتىش ئارقىلىق

ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بەش جۇمھۇرىيەت دۆلىتىمىز بىلەن تەقدىرداش بولغان ياخشى قوشنىلاردۇر دېگەن سۆزلىرىنىڭ ھەقىقىي مەنىسىنى ئاشكارىلاپ بېرىدۇ دەپ قارىلىۋاتقانلىقى مەلۇم رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە يىغىن ئورنى ئۈچۈن شىئەن شەھىرىنىڭ تاللىنىشى قەدىمكى زاماندىكى ئوتتۇرا ئاسىيادىن ئۆتىدىغان يىپەك يولىنىڭ سىمۋوللۇق رولىنى تەكىتلەش ئىكەن

ياخۇ ئىقتىساد خەۋەرلىرىنىڭ ئون ئالتىنچى مايدىكى خەۋىرىگە قارىغاندا بەش يۈز چوڭ سەرمايە تىزىملىكىدىن ئورۇن ئالغان داڭلىق ئامېرىكا شىركەتلىرى نۆۋەتتە ئارقىمۇ ئارقىدىن خىتاي بىلەن بولغان ئالاقىسىنى ئۈزۈشكە باشلىغان بۇنىڭدا ئۇلار سىياسىي ۋە ئىناۋەت جەھەتتىكى خەتەر ئامىلىنى ئالدى بىلەن ئويلاشقان خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، غەرب دۇنياسى خىتاينى يېقىن كەلگۈسىدىكى ئوتتۇز يىلدا ئامېرىكا ۋە غەرب دۇنياسىدىن ھالقىپ دۇنيادىكى بىرىنچى زور ئىقتىساد ساھىبىغا ئايلىنىدۇ دەپ ئىشەنگەن. ئەمما ئۆتكەن بىر نەچچە يىلدىكى ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىياتى بۇ تەسەۋۋۇرغا ئېغىر سايە تاشلىغان. تېخىمۇ مۇھىمى، خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ دۇنياۋى پەن تېخنىكا شىركەتلىرىدىن بولغان ئەلىبابا گۇرۇھىنى ئىسكەنجىگە ئېلىشى، ۋىرۇس يۇقۇمىنى نۆلگە چۈشۈرۈش نامىدا قامال سىياسىتىنى ئىجرا قىلىشى ۋە بۇنى تۇيۇقسىزلا بىكار قىلىشى. شۇنداقلا رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا ھۇجۇم قىلىش ۋەقەسى ۋە تەيۋەن مەسىلىسىدە پۈتۈنلەي غەرب دۇنياسىغا قارشى بولغان مەۋقەدە بولۇشى تېخىمۇ كۆپ غەرب شىركەتلىرىنى خىتاي بىلەن بولغان ئالاقىنى قايتا ئويلىشىشقا ئۈندىگەن. خىتاينىڭ يېڭى بىر ئۇرۇشقا ئارىلىشىپ قېلىش ئېھتىماللىقى نۆۋەتتە غەربتىكى دۇنياۋى شىركەتلەرنى خىتايغا مەبلەغ سېلىشتىن توسۇپ قېلىۋاتقان بىر مۇھىم ئامىلغا ئايلىنىپ قالغان. سەرمايە تورىنىڭ بۇ مەسىلە ھەققىدە دۇنيادىكى بەش يۈز چوڭ شىركەت رەھبەرلىرى بىلەن بولغان راي سىناش پائالىيىتىدە شىركەت مەسئۇللىرىنىڭ قىرىق بىر پىرسەنتى خىتايدىكى سىياسىي مۇھىت ۋە ئۆزلىرىنىڭ خەلقئارادىكى ئابرۇيىنى كۆزدە تۇتۇپ مۇشۇنداق بىر قارار ئالغانلىقىنى بىلدۈرگەن نۆۋەتتە ئىقتىسادىي ساھەدىكىلەر بۇ ھالنى خىتاي بىلەن بولىدىغان ئاجرىشىش دەپ تەسۋىرلەۋاتقان بولسىمۇ يەنە بەزىلەر بۇ خىل ئاجرىشىشنىڭ بەكمۇ قىممەتكە چۈشىدىغانلىقىنى تەكىتلىمەكتە ئىكەن خىتاي ھۆكۈمىتى بىڭتۈەن سىستېمىسى بويىچە چېگرا رايوننىڭ مۇقىملىقىنى قوغداش ئەمگەك مۇكاپاتى تەسىس قىلىش ھەربىي سەپتىن چېكىنگەن ئاتالمىش مۇنەۋۋەر جەڭچىلەرنى بىڭتۈەن قارمىقىدىكى ئوتتۇرا ۋە باشلانغۇچ مەكتەپلەرگە ئوقۇتقۇچىلىققا ئورۇنلاشتۇرۇش قاتارلىق ئۇسۇللارنى قوللىنىپ بىڭتۈەننىڭ ھەربىي خاراكتېرىنى يەنىمۇ كۈچەيتىۋاتقانلىقى مەلۇم بولماقتا خىتاي ھۆكۈمىتى باشقۇرۇشىدىكى بىڭتۈەن گېزىتىنىڭ ئون يەتتىنچى مايدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە ئالدىنقى كۈنى بىڭتۈەن باش ئىشچىلار ئۇيۇشمىسى مەخسۇس تەقدىرلەش يىغىنى چاقىرىپ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق بىڭتۈەن مۇقىملىقنى ساقلاش خىزمىتىدىكى ئەمگەك نەمۇنىچىلىرىنى تەقدىرلىگەن يىغىندا كوللېكتىپ ۋە شەخسلەرگە ئاتاپ توقسان توققۇز مۇكاپات تارقىتىلغان بۇ مۇكاپاتلار چېگرا رايون مۇقىملىقىنى ساقلاش ئەمگەك مۇكاپاتى بىڭتۈەن ئاۋانگارت ئىشچىلار مۇكاپاتى دېگەندەك ناملاردا تەقدىم قىلىنغان خەۋەردە بۇ يىل تەقدىرلەنگەن شەخسلەر ۋە كوللېكتىپنىڭ تۆۋەنگە چوڭقۇر يىلتىز تارتىپ يېڭى دەۋردىكى خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە سوتسىيالىزم قۇرۇشقا شۇنىڭدەك ئىككىنى ھىمايە قىلىش ئىككىنى تۇرغۇزۇش ساھەسىگە تۆھپە قوشقانلىقى تەكىتلەنگەن شۇنىڭدەك ئۇلارنىڭ چېگرا رايونىنىڭ مۇقىملىقى ۋە ئەمىنلىكى ئۈچۈن زور ئەجىر سىڭدۈرگەنلىكى مەدھىيلەنگەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىلدىكى مۇقىملىقنى ساقلىغۇچى كۈچلەرنى تەقدىرلىشى بۇنىڭلىق بىلەنلا چەكلىنىپ قالمىغانلىقى مەلۇم بىڭتۈەن گېزىتىنىڭ ئون يەتتىنچى مايدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە يېقىندا بىڭتۈەن دائىرىلىرى ھەربىي سەپتىن قايتقان

خەۋەردە بۇ ھال ھەربىي سەپتىن قايتقانلارنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش يوللىرىنى كېڭەيتىش ۋە بىڭتۈەن مائارىپ سىستېمىسىنىڭ ئوقۇتقۇچىلار قوشۇنىنى كۈچەيتىش تەدبىرلىرى دېيىلگەن. بىڭتۈەن سىستېمىسى ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقنى ھەمدە مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئىجرا قىلىشتىكى باش جاۋابكار بولغانلىقتىن، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۆتكەن يىللاردىن بۇيان بىڭتۈەنگە قارىتا كۆپ قېتىم ئىقتىسادىي جازا تەدبىرلىرىنى ئېلان قىلغان. لاگېرشۇناس ئالىملاردىن ئادرىيان زېنز بولسا بىڭتۈەن سىستېمىسىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى خىتاي نوپۇسىنى ئۇيغۇر نوپۇسىدىن ئاشۇرۇۋېتىش خىزمىتىدە ھەل قىلغۇچ رول ئوينايدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن بولسا دېڭ شياۋپىڭدىن تارتىپ شى جىنپىڭگىچە بولغان بارلىق خىتاي رەھبەرلىرى بىڭتۈەننى شىنجاڭنىڭ مۇقىملىقىنى ساقلاشتىكى ھەل قىلغۇچ كۈچ دەپ تەرىپلەپ كەلگەن ئىدى ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى ئۇيغۇر دىيارىدىن قېچىپ چىققان ئاكا-ئۇكا ئۈچ قېرىنداش ھىندىستان خىتاي چېگرىسىدىكى لاداخ رايونىدا ھىندىستان ساقچىلىرىنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالغان ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى ھىندىستان سوتى ئۇلارنى چېگرادىن پاسپورتسىز ئۆتكەن ھەمدە پىچاق ئېسىۋالغان دېگەن جىنايەت بىلەن بىر يېرىم يىللىق قاماققا ھۆكۈم قىلغان ئىدى يېقىندا بۇ قېرىنداشلارنىڭ تېخىچە ھىندىستان تۈرمىسىدە ئىكەنلىكى ئايدىڭ بولغان ئادىل پلانېتا تورىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە ئادىل ئابدۇخالىق ۋە ئابدۇسالام ئىسىملىك بۇ ئۈچ قېرىنداش ساقچىلارنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالغاندىن كېيىن ئۆزلىرىنىڭ قېچىپ چىقىش سەۋەبىنىڭ سىياسىي زۇلۇم ئىكەنلىكىنى بايان قىلغان ئۇلارنىڭ ئادۋوكاتلىقىنى ئۈستىگە ئالغان مۇھەممەد شافىي لاسسو بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ بۇ ئۈچەيلەننىڭ خىتاي زۇلۇمى تۈپەيلىدىن قېچىپ چىققان كىشىلەر ئىكەنلىكىنى مەن ھۆكۈمەت دائىرىلىرىگە ۋە سوتچىلارغا ئېيتتىم شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۇلارنى خىتاي ھۆكۈمىتىگە قايتۇرماسلىق ھەمدە ھىندىستانغا ماكانلاشتۇرۇشنى تەلەپ قىلدىم ئەمما بۇنىڭغا ھازىرغىچە ھېچقانداق جاۋاب بېرىلمىدى دېگەن. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، بۇ ئۈچەيلەن ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى قاماق مۇددىتى ئاخىرلاشقان بولسىمۇ، ئاممىۋى بىخەتەرلىك قانۇنى بويىچە ئۇلارغا ھەر ئالتە ئايدا بىر قېتىمدىن قولغا ئېلىش بۇيرۇقى چىقىرىلىپ كەلمەكتە ئىكەن. بۇنىڭ بىلەن ئۇلار ھازىرغىچە قاماقخانىدىن چىقىرىلمىغان. يېقىندا ھىندىستان دائىرىلىرى ئۇلارنى خىتاي ھۆكۈمىتىگە ئۆتكۈزۈپ بېرىدىغانلىقىنى ئېيتقان. ئىلگىرىكى ۋاقىتلاردىمۇ ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا رايونلىرىدىن خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلگەن ئۇيغۇر مۇساپىرلىرى كۆپىنچە ۋاقىتلاردا ئىز-دېرەكسىز غايىب قىلىۋېتىلگەن بولۇپ، نۆۋەتتە

ئۆتكەن يىلى ئاشكارىلانغان توققۇزاق ساقچى ئارخىپلىرىدا شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچىسى مەريەم ئىسمائىلنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى دادىسى تۇتقۇن قىلىنغانلىقى ۋە ئانىسى ئېغىر پاراكەندىچىلىككە ئۇچرىغانلىقى ئۈچۈن ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالغانلىقى قەيت قىلىنغان ئىدى ئارخىپتىكى بۇ ئۇچۇر ئۈستىدە ئەپ بارغان ئېنىقلاشلىرىمىز داۋامىدا مەريەم ئىسمائىلنىڭ دادىسى ئىسمائىل مىجىتنىڭ توققۇز يىللىق كېسىلىپ تۈرمىدە جان ئۈزگەنلىكى ئاشكارىلاندى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. توققۇزاق ساقچى ئارخىپلىرىدا خاتىرىلىنىشىچە شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى قانۇن ئىنستىتۇتىنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىللىق ئوقۇغۇچىسى مەريەم ئىسمائىل ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىل ئون توققۇزىنچى دېكابىر كۈنى ئوقۇغۇچىلار ياتىقىدا ئېسىلىپ ئۆلۈۋالغان ئارخىپتا يەنە خاتىرىلىنىشىچە ئۇنىڭ ئۆلۈمىگە شۇ يىلى دادىسىنىڭ تۇتقۇن قىلىنغانلىقى ۋە ئاپىسىنىڭ ساقچىلار تەرىپىدىن ئىزچىل سوراققا تارتىلىپ

بۇ ھەقتە مەمتىمىن ئىسىملىك بىر ساقچى بىلەن ئالاقىلىشىشىمىزنى تەۋسىيە قىلدى. يەنە بىر ساقچى خادىممۇ مەريەم ئىسمائىل ۋە ئائىلىسىنىڭ ئەھۋالىنى قىسقا ۋاقىت ئىچىدە دەپ بېرىپ بولالمايدىغانلىقىنى بايان قىلدى.

ۋە ئۇ بۇ ھەقتە تەڭرىتاغ رايونلۇق ساقچى ئىدارىسىدىن ئەھۋال ئىگەللىشىمىزنى تەۋسىيە قىلدى.
ئۇندا ئۆمەرجان، ئۆمەرجان دەپ بىر ساقچى مەسئۇل بوپتىكەنغۇ مۇشۇنىڭغا مۇشۇ سىلىنىڭ ساقچىخانىدىن بۇ ئارخىپتا شۇنداق بارغۇ ئۆمەرجان ماھمۇت دەپ. ھازىر شۇ مەن دېگەن بۇ يېزا فېنجۈدىن ئىزدىڭىز؟ شۇ فېنجۈدىن ئىزدىسەك، فېنجۈدىن ئىزدىسەكمۇ شىنجاڭ داشۆ بىلىدۇ دېگەنتى شۇ قىز بالىنىڭكى سىلە مۇشۇ مەكتەپ مەس. بىلىدۇ دېگەن ئادەم بىزگە دېلفوسنىڭ بولىدۇ.

مەزكۇر ئارخىپتا يەنە خاتىرىلىنىشىچە ساقچى ئۆمەرجان مامۇت مەريەم ئىسمائىلنىڭ ئۆلۈمىدىن كېيىن ئۇنىڭ ياتاق بىناسى ئەتراپىنى ئىزچىل نازارەت قىلغان ۋە شۇ كۈنلەردە شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا شۇ ئۆلۈم ۋەقەسىدىن باشقا ھېچقانداق غەيرىنورمال ئەھۋال بايقالمىغانلىقىنى خاتىرە قالدۇرغان تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان ئۆمەرجان ئىسىملىك ساقچى بۇ ئۇچۇرلارنى ئاشكارىلىماسلىق ھەققىدە ئالاھىدە ئۇقتۇرۇش بارلىقىنى ئەسكەرتىپ سوئالىمىزغا جاۋاب بېرىشنى رەت قىلدى ۋاي. يا ئۆمەرجان بۇ تېلېفوننى قويۇۋەتتىڭىزغۇ بىز گەپ قىلىۋاتساق. يا بۇ ئىشنى ما بىزنىڭ ئاۋۋال مۇشۇنداق بىزنىڭ ما نېمىز باشلاپ ئۇقتۇرۇش قىلاتچۇ ما بىزنىڭكى ما تارماقتىن ما گۇڭئەنجۈدىن ياكى ما پەيچۇسونىڭ رەھبەرلىرى بىزگە خەۋەر قىلىپ پالان پالاننى ئىشنى قىل دېگەن ۋاقىت ئاندىكىن قىلمىدى لېكىن ئۆز ئالدىمىزغا پالان يەردە مانداق تېلېفون قىلىپ قىلمىغان ۋاقىتتا بىۋاسىتە خەۋەر بېرىۋاتمايمانداق بىرنەرسە تېلېفون ئۇرۇشۇپ قاچۇر. مەريەم ئىسمائىلنىڭ ئەھۋالى ھازىر بۇ مەخپىيەتلىك ئەمەسقۇ بۇ شىنجاڭ ساقچى ئارخىپلىرىدا بارغۇ بۇ سىزنىڭ ئىسمىڭىزمۇ بار شۇنىڭدا. بۇ ئىشنىچۇ شۇ ئاۋۋال بىزنىڭ ھاي گۇڭئەنجۈنىڭ باشلىقلىرىدىن سوراڭ ئاندىكىن بىز ئۇقتۇرۇش دېيەرمۇ ئاندىكىن دەپ بېرەيلى. تېلېفون زىيارەتلىرىمىز داۋامىدا ئۆزىنى ئاشكارىلاشنى خالىمىغان بىر ساقچى خادىمى مەريەم ئىسمائىلنىڭ بىر قېتىملىق تەتىلدىكى مەزگىلدە دادىسىنىڭ قول تېلېفونىنى ئىشلەتكەنلىكى ۋە تېلېفوندا بىر قىسىم ئاتالمىش قانۇنسىز ئۇچۇرلارنى كۆرگەنلىكى ۋە بۇ سەۋەبلىك دادىسىنىڭ سوراققا ئېلىنغانلىقى ۋە قىزىنىڭ بىخەتەرلىكىنى كۆزدە تۇتۇپ سوراق جەريانىدا مەسئۇلىيەتنى ئۆز ئۈستىگە ئالغانلىقى ۋە تېلېفوننى قىزى ئىشلەتكەنلىكىنى يوشۇرغانلىقى ۋە مۇشۇ سەۋەبتىن دۆلەت بىخەتەرلىكىگە تەھدىت يەتكۈزۈش بىلەن ئەيىبلىنىپ توققۇز يىللىق كېسىۋېتىلگەنلىكىنى ئاشكارىلىدى ئارخىپتا يەنە مەريەم ئىسمائىلنىڭ نوپۇسىنىڭ ئەسلىدە شايار ناھىيە گۈلباغ يېزا ئاقئېرىق كەنتىگە تەۋە ئىكەنلىكى يېزىلغان گۈلباغ يېزىلىق ئەدلىيە پونكىتى خادىمى مەريەم ئىسمائىلنىڭ مەھەللىدە مارىگۈل ئىسمائىل دەپ ئاتىلىدىغانلىقى

بۇ خادىمنىڭ بايانلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، مەريەمگۈلنىڭ دادىسى تۇتقۇن قىلىنىشتىن ئاۋۋال يېزىلىق خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىلى، ئاپىسى بولسا پېنسىيەگە چىققان كەنت سېكرېتارى ئىكەن. بۇ ئاتا ئانىسى ئەسلىدە بۇ نېمىش قىلىدىغان ئادەملەر ئىدى؟ نېمىش قىلتتى؟ بۇ ئاتا ئانىسى شۇ پارتىيە ئەزاسى كونا پېشقەدەم كادىرلار. ئاتىسى قۇرۇلتاي ۋەكىلىتى. ئاپىسى شۇ پېنسىيەگە چىققان پېشقەدەم كادىر. دادۈيدىن، كەنتتىن. بۇ مەريەم ئىسمائىلنىڭ ئاكىلىرى، ئىنىلىرى، ھەدە سىڭىللىرى بارمۇ؟ بىر ئاكىسى، بىر ئىنىسى بار. گۈلباغ يېزىلىق ساقچىخانىسىدىكى بىر خادىم ئىسمائىل مىجىتنىڭ تېلېفوندىن ئاتالمىش چاتاق چىقىپ، توققۇز يىللىق كېسىلگەنلىكىنى دەلىللىسە. بۇ مەريەم ئىسمائىلنىڭ دادىسى ئىسمائىل مىجىتنىڭ بۇ كېسىلىش سەۋەبى نېمە؟ بۇنىڭكى كېسىلىش سەۋەبىمۇ قانۇنسىز ئۈن سىن بۇيۇمى كۆرگەن دېيىلدى.

قاتتىق تەسىر قىلغان تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان گۈلباغ يېزا ئاقئېرىق كەنت ساقچى خادىمى شۇ يىللاردا ئۆزىنىڭ مەريەم ئىسمائىلنىڭ ئانىسى بىلەن بىرلىكتە بەش نۇقتىلىق شەخسكە مەسئۇل بولغانلىقى بۇلارنىڭ بىرسى مۇشۇ مەريەم ئىسمائىلنىڭ ئائىلىسى شۇنداقمۇ مەريەمنىڭ ئاپىسىنى كۆزەتكەن ۋاقتىدا ئاساسلىق قايسى نۇقتىغا قارايسىز قايسى تەرەپتىن كۆزىتىسىز قانداقراق ئادەملەر بىلەن ئارىلىشىۋاتىدۇ؟ ئادەتتە نېمە ئىشلار بىلەن شۇغۇللىنىۋاتىدۇ؟ گۈلباغدىن سىرتقا چىقىش چىقماسلىقىچۇ ياكى شاياردىن. ھەم سىرتقا چىقىشىغا ئىش بولسا كېلىپ مەن بىلەن كۆرۈشۈپ ئاۋۋالقىدەك ئىسپات ئېلىپ ماڭىدۇ. ئۇلارنى ھەر ۋاقىت ئىشخانىسىغا چاقىرتىپ كەيپىياتىنى دەڭسەيدىغانلىقى ۋە ئەتراپىدىكىلەر بىلەن بېرىش كېلىشىنىمۇ نازارەت قىلىدىغانلىقىنى.

قىلىدۇ ئەمدى. گوللاندىيە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار بىر قەدەر كۆپ يىغىلغان ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي مەدەنىيەت پائالىيەتلىرى جانلىنىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ بىرىدۇر گوللاندىيە پارلامېنتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئىككىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئالتىنچى كۈنى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان زۇلۇم سىياسىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ ئېتىراپ قىلغان ئۇيغۇرلارنىڭ ئەمدىكى ئارزۇسى بۇنىڭ گوللاندىيە ھۆكۈمىتى تەرىپىدىنمۇ رەسمىي ئېتىراپ قىلىنىشىدۇر گوللاندىيە سوتسىيالىستلار پارتىيىسىنىڭ سابىق پارلامېنت ئەزاسى خاررى ۋان بومېل ئەپەندى ۋە گوللاندىيەدىكى ئۇيغۇر پائالىيەتچى زەينىدىن تۇرسۇن قاتارلىقلار تەرىپىدىن قۇرۇلغان گوللاندىيە ئۇيغۇرلارنى قوللاش گۇرۇپپىسىنىڭ ئون ئالتىنچى ماي روتتېردامدىكى ئۈرۈمچى رېستوراندا ئۆتكۈزگەن پائالىيىتى دەل گوللاندىيلىكلارنىڭ دىققىتىنى ئۇيغۇر مەسىلىسىگە قارىتىشنى مەقسەت قىلغان ئىكەن تۆۋەندە بۇ پائالىيەتنىڭ تەپسىلاتىنى مۇخبىرىمىز گۈلچېھرەدىن ئاڭلايسىلەر.
سايدا تۈگمەن چۆگلەيدۇ ئۇيغۇرۇمنىڭ ياشى. گوللاندىيەنىڭ روتتېردام شەھىرىدىكى ئۈرۈمچى رېستورانىنىڭ ساھىبى پائالىيەتچى زەينىدىن تۇرسۇن ئەپەندى ئون ئالتىنچى ماي كۈنى گوللاندىيە ئۇيغۇرلارنى قوللاش گۇرۇپپىسى ئورۇنلاشتۇرغان ئۇيغۇر ھېكايىسىنى ئاڭلاش پائالىيىتىگە ئالاھىدە تەكلىپ قىلىنغان مېھمانلارنى خۇش چىراي بىلەن قىزغىن كۈتۈۋالغان. بۇ پائالىيەتكە گوللاندىيە دۆلەتلىك ۋە روتتېردام شەھەرلىك ھۆكۈمەتنىڭ مەسئۇل خادىملىرى، پارلامېنت ئەزالىرى، ئۇيغۇرلارغا كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان ھەم ئۇيغۇرلارغا قىزىقىۋاتقان ھەر ساھە كىشىلىرىدىن بولۇپ ئەللىكتىن ئارتۇق مېھمان تەكلىپ قىلىنغان. مېھمانلار ئۇيغۇر مەدەنىيەت سەنئەت ئەسەرلىرى ئېسىلغان چىرايلىق ئەتلەس دەستىرخانلار بىلەن بېزەلگەن شىرەلىرى، پولۇ، مانتا، ئۇيغۇر نېنى قاتارلىق مەززىلىك ئۇيغۇر تائاملىرى بىلەن تولغان ئۈرۈمچى رېستورانىدا ئۇيغۇر تائاملىرى ۋە ناخشا سازلىرىدىن ھۇزۇرلانغاچ ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى ھېكايىلەرنى ئاڭلىغان. پائالىيەتچىلەر بۇ سورۇندا. گوللاندىيەلىك مېھمانلارنى يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى باستۇرۇشلىرى، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدىكى مەلۇماتلار بىلەن خەۋەردار قىلغان. ئۇلار بۇ پائالىيەت ئارقىلىق گوللاندىيە ھۆكۈمىتى ۋە پارلامېنتىدىن تەكلىپ قىلىنغان بۇ مېھمانلارنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىشقا، گوللاندىيە ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ھەقتە مۇناسىۋەتلىك قارارلارنى ئېلىشىدا رول ئويناشقا، شۇنداقلا ئىنسانىي مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىشقا چاقىرغان. مەزكۇر پائالىيەتنى ئۇيۇشتۇرۇشقا قاتناشقان گوللاندىيە ئۇيغۇرلارنى قوللاش گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، ياش پائالىيەتچى قەھرىمان تۇرسۇن ئەپەندى روتېردام ئۈرۈمچى رېستورانىدا ئۆتكۈزۈلگەن بۇ قېتىملىق پائالىيەتنىڭ ئىنتايىن مول مەزمۇنلۇق بولغانلىقىنى تونۇشتۇردى. پائالىيەت ئەمدى مۇشۇ گوللاندىيەلىك يەرلىك خەلقنى ئاساس قىلغان ھالدا مۇشۇلارغا ئۇيغۇر كىم، ئۇيغۇر زادى قانداق قىيىنچىلىق ئەھۋالدا ھازىرقى ئەھۋالى، ئەمدىكى تېخىمۇ مۇشۇ ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى تونۇشتۇرۇش، ئۇيغۇرلارنى گوللاندىيەدە تېخىمۇ چوڭقۇر بىر ئىلقى ئۆزىمىزنىڭ مىللىي ئالاھىدىلىكىنى گەۋدىلەندۈرۈش ئۈچۈن ئۇ مۇزىكا بىزنىڭ كامىل ئابباس ئاكىمىز ئۇيغۇرچە بىر باشتىن ئاخىر بىر مۇزىكا ئورۇنداپ بەردى.
قەھرىمان تۇرسۇننىڭ ئېيتىشىچە، بۇ پائالىيەتكە گوللاندىيە ئۇيغۇرلارنى قوللاش گۇرۇپپىسىنىڭ قۇرغۇچىلىرىدىن بىرى بولغان سابىق پارلامېنت ئەزاسى ھاررى ۋان بوممېل ئۆزى رىياسەتچىلىك قىلغان.

چىقىپ ياخشى سۆزلەپ بەردى. ئۇنىڭدىن كېيىن ھاررى ۋان بوممېل ئەپەندىم كەلگەن ھەر قايسى مۇشۇ گوللاندىيەلىك خەلق ئاممىسىدىن ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى مۇھىم مەزمۇنلارنى، مۇشۇ ئىنفورماتسىيىلارنى چوقۇم ئۆزىنىڭ تۇغقانلىرىغا، ئۆزىنىڭ خىزمەتداشلىرىغا، ئۆزىنىڭ يېقىن مۇشۇ ئەتراپ قولۇم قوشنىلىرىغا داۋاملىق تۈردە ئۇيغۇرلارنىڭ مۇشۇنداي ھەقىقەتەن ئېغىر كۈندە بولۇۋاتقانلىقىنى داۋاملىق ئەسلىتىپ تۇرۇشنى، قولىدىن كېلىشىچە مۇشۇ يەرلىك خەلقنىڭ ئۇيغۇرلارنى، ئۇيغۇرلارغا ياردەم قىلىشنى ئېنىق بىر تەرىپلەپ ئۆتتى. ئۇنىڭدىن سىرت بۇ ئىنسانپەرۋەرلىك بىلەن بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك ئىش. بىز سودىنى دەپ، پۇلنى دەپ، ئۇيغۇرلارنىڭ، تىبەتلەرنىڭ مەنپەئەتىنى قۇربان قىلىۋەتسەك بولمايدۇ، دېدى. ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ھەر بىر نېمىسىغا چۈشكەنلىكى ئۈچۈن بۇنى پارلامېنتتا سۇندۇق، بۇ چوقۇم ھۆكۈمەت نېمىسىدىنمۇ ئۆتىدۇ، بىز بۇنىڭغا چوقۇم كۈچ چىقىرىۋاتىمىز ھەم توختىماي تىرىشىۋاتىمىز، دېدى. گوللاندىيە سوسىياللار پارتىيەسىدىن بولغان سابىق پارلامېنت ئەزاسى خاررى ۋان بوممېل ئەپەندى ئىلگىرى گوللاندىيەنىڭ تاشقى سىياسەت ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقى ئىشلىرىغا مەسئۇل ئەمەلدارى بولۇپ، ئۇ ئۇيغۇرلارنى ئىزچىل قوللاپ كېلىۋاتقان سىياسىيونلاردىن بىرى ئىكەن. گوللاندىيە پارلامېنتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئىككىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئالتىنچى كۈنى، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان زۇلۇم سىياسىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ ئېتىراپ قىلغان ئىدى. ئامستېردام شەھەرلىك پارلامېنت يەنە بەشىنچى ئاينىڭ تۆتىنچى كۈنى كۆپ ساندىكى پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ ئاۋاز بېرىشى بىلەن شەھەرلىك ھۆكۈمەتنىڭ خىتايدىن كامېرا ۋە بەزى يۇقىرى تېخنىكىلىق مەھسۇلاتلارنى سېتىۋالماسلىق توغرىسىدىكى قارار لايىھەسىنى ماقۇللۇقتىن ئۆتكۈزگەن ئىدى. قارار لايىھىسىدە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بىلەن چېتىشلىقى بولغان شىركەتلەر ئىشلەپ چىقارغان كامېرا ۋە بەزى يۇقىرى تېخنىكىلىق مەھسۇلاتلارنى سېتىۋېلىشنىڭ چەكلەنگەنلىكى كۆرسىتىلگەن. مەزكۇر پائالىيەتكە قەدەم تەشرىپ قىلغان مېھمانلار يەنە يېقىندا گوللاندىيەدە نەشر قىلىنغان ئۇيغۇر چۈشى ناملىق كىتابنىڭ ئاپتورى، ياش پائالىيەتچى ئەخمەتجان قاسىم ئەپەندىنىڭ ئۆز كەچمىشلىرى ھەققىدىكى ھېكايىلىرى ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتى ھەققىدە يەنىمۇ چوڭقۇر مەلۇماتلارغا ئىگە بولغان. ئەخمەتجان قاسىم ئۆزىنىڭ ئىنتايىن مول مەزمۇنلۇق ۋە ئەھمىيەتلىك بولغان بۇ پائالىيەتكە قاتناشقانلىقىدىن بەكمۇ خۇرسەن بولغانلىقىنى بىلدۈردى. بۇنىڭ سۆزلىگەن ئاساسىي جەھەتتىكى مەقسەت مېنىڭكى مۇشۇ ۋەتەندە كۆرگەن ئىشلار بىلەن مۇشۇ گوللاندىيەگە كەلگەندىن سوڭ قىلغان ئىشلىرىم ھەم يىلقى ئەركىنلىك مەن ئۈچۈن

ۋاقتى ۋە كۈچىنى ئايىماي سەرپ قىلىۋاتقان ئاكتىپ پائالىيەتچى زەينىدىن تۇرسۇن ئەپەندى ئۇيغۇرلارنى قوللاش گۇرۇپپىسىنىڭ بۇ پائالىيىتىنىڭ بارلىق چىقىملىرىنى ئۆز ئۈستىگە ئالغان. ئۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، بۇ خىل پائالىيەتلەرنى ئورۇنلاشتۇرۇشتىكى مەقسىتىنىڭ گوللاندىيە خەلقىنى ئۇيغۇرلار ئۈچۈن سۆزلەشكە رىغبەتلەندۈرۈش، گوللاندىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلار ھەققىدە ئىجابىي قارارلارنى ئېلىشىغا تەسىر كۆرسىتىش ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. ئۇيغۇرلارنىڭكى بېشىغا كېلىۋاتقان بۇ كۈلپەتنى غەرب دۇنياسىغا ئاڭلاتقىلى چىقتۇق. بىز ئاساسەن يەرلىكلەرگە ئارتالمىدۇق ئۇزاق يىللار سىياسىي داۋاسى. شەخسەن مەن ئون نەچچە يىل بۇ داۋا ئىچىدە بولغان بولساممۇ، بۇ جەھەتتە يەنە بايراقنى يەرلىكلەرنىڭ قولىغا ياكى بىزنىڭ داۋانىڭ بەزى سۆزلەش ھوقۇقىنى يەرلىكلەرگە بېرەلمەي قالدۇق. بۇنى كۆزلەپ مەن خاررى ۋان بوممېل ئەپەندى بىلەن مەسلىھەتلىشىپ ئۇيغۇر سۇپپورت ئىم سۇپپورت گۇرۇپنى قۇرۇپ ھەم بۇ ئارقىلىق گوللاندىيەلىكلەرنىڭ. ئۆزىنىڭ ئاغزىدىن ئۇيغۇر ھېكايىسىنى گوللاندىيەلىككە ئاڭلىتىش يولىدا تىرىشتۇق. بىزنىڭ سۇپپورت گۇرۇپتا پارلامېنتنىڭ پارلامېنت ئەزالىرىدىن تارتىپ مۇشۇ گوللاندىيەدىكى ھەر خىل ساھەدىكى ئىنسانلار بار. بۇلار ئارقىلىق بىز ئۆزىمىزنىڭ داۋاسىنى ئاڭلىتىۋاتىمىز. ھازىر بەش يۈزدىن ئارتۇق ئەزالىرىمىز بار، ئاساسەن گوللاندىيەلىك. بۇ قېتىمقى پائالىيەتنىڭكى مەقسىتىگە يەتتىم دەپ ئويلايمەن.

ماڭا ئەكەلگەن ئىقتىسادىي زىيىنى ئەمەس، ئوتنىڭ ئىچىدە كۆيەۋاتقان مىللىتىمنىڭ ئازراق بىر سۆزىنى ئاڭلاتقىنىم دەپ مەن مىلياردېر بايلار قاتارىدا دەپ ئويلايمەن ئۆزۈمنى. چۈنكى ئىقتىسادتىنمۇ روھىي بايلىق بەك مۇھىمكەن ئادەمگە. گوللاندىيەدىكى ئۇيغۇر جامائىتى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ گوللاندىيە ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن رەسمىي يوسۇندا ئېتىراپ قىلىنىشىنى، گوللاندىيەدە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق مەھسۇلاتلارنى چەكلەشكە دائىر ئەمەلىي تەدبىرلەرنىڭ ئېلىنىشىنى تەلەپ قىلماقتا. بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇلار ئوخشىمىغان شەكىللەردە

خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى بىلەن يېڭىدىن كۈچلۈك مۇناسىۋەت قۇرۇشىنىڭ پەردە ئارقىسىدا قانداق ئويۇنلار بار؟ تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جاۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پىروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولسۇن.
خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول ستراتېگىيەسى ئارقىلىق ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىدە ئىقتىسادىي كېڭەيمىچىلىك قىلىۋاتقانلىقى ۋە ئۇلارغا قەرز تۇزاقلىرى قۇرغانلىقى خېلىدىن بېرى دىققەت قىلىنىۋاتقان مەسىلىلەردىن بىرى بولسىمۇ

ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل بىرىنچى ئايدا خىتاي بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بەش دۆلەتنىڭ دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقانلىقىنىڭ ئوتتۇز يىللىقىنى تەبرىكلەش كورونا ۋىرۇس تۈپەيلىدىن توردا ئۆتكۈزۈلگەن ئىدى خىتاي تاراتقۇلىرىدا شى جىنپىڭ بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ بۇ قېتىملىق ئۇچرىشىشى ھەققىدە كۆپلىگەن خەۋەر ۋە تەشۋىقاتلار بېرىلگەن بولۇپ خىتاي يەر شارى تېلېۋىزىيە تورى خىتايدا ئۇچرىشىش تاغ دەريادىن ھالقىغان دوستلۇق دېگەن ھۆججەتلىك فىلىمنى تارقاتقان خەۋەردە ئېيتىلىشىچە دەۋر بۆلگۈچ ھەمكارلىقنىڭ باشلىنىشى دەپ تەرىپلەنگەن بۇ قېتىمقى ئۇچرىشىشتا خىتاي بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بەش دۆلەت ھەمكارلىقىنىڭ يېڭى دەۋرىنى ئېچىش كۈن تەرتىپكە قويۇلغان بولۇپ ئوتتۇرا ئاسىياغا مەبلەغ سېلىش ئىككى تەرەپ ئۆزئارا ۋىزىسىز ساياھەت قىلىش قاتارلىق ئىشلار مۇزاكىرە قىلىنىدىكەن تۈركىيەدە سىياسەت بىلىملىرى ۋە خەلقئارا مۇناسىۋەت ئىلمى بويىچە ئىلىم تەھسىل قىلغان خىتاي ئىشلىرى مۇتەخەسسىسى مەمەتتوختى ئاتاۋۇللا خىتاينىڭ بۇ قېتىم ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بەش دۆلەت باشلىقلىرىنى چىللاپ كېلىشىدىكى سەۋەبلەرنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون ئۈچتىن بۇيان يولغا قويۇپ كەلگەن بىر بەلباغ بىر يول پىلانىدا ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭكى ئورنى ئىنتايىن مۇھىم بولۇپ كەلدى ۋە شۇ رامكىدا بۇ دۆلەتلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى داۋاملىق كۈچەيتىپ كەلگەنىدى ئەمما ئۆتكەن بىر قانچە يىلدا خىتايدا يۈز بەرگەن ۋىرۇس تۈپەيلىدىن چېگرالار تاقالدى. ئۇندىن باشقا بىزنىڭ شەرقىي تۈركىستاندا خىتاينىڭكى ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى سەۋەبىدىنمۇ چېگرالار تاقالدى. بۇ خىتاي بىلەن رايوندىكى دۆلەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى تۆۋەن دەرىجىگە چۈشۈرگەن ئىدى ۋە خىتاينىڭكى سودا، ئىقتىساد، ساياھەت قاتارلىق جەھەتلەردىكى مەنپەئەتىنى دەخلىگە ئۇچراتقان ئىدى. شۇڭا خىتاي ھۆكۈمىتىنى رايوندىكى دۆلەتلەر بىلەن قايتىدىن تېخىمۇ كۈچلۈك بىر مۇناسىۋەت ئورناتماقچى دېيىشكە بولىدۇ. بىلگىنىمىزدەك ئۆتكەن بىر قانچە ئاي مابەينىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى شەرقىي تۈركىستاندىكى باش سېكرېتارى ما شىڭرۇي ئۆمەك باشلاپ رايوندىكى بىر قانچە دۆلەتتە زىيارەتتە بولدى. ئوخشاشلا بۇ رايوندىكى دۆلەتلەرنىڭكى بىر قىسىم مىنىستىرلىرى ۋە ئەمەلدارلىرى شەرقىي تۈركىستانغا بېرىپ ئۈرۈمچىدە زىيارەتلەردە بولدى ھەمدە بۇ قېتىمقى شيەندە ئۆتكۈزۈلىدىغان يىغىندا بولسا مۇشۇ ئۇچرىشىشلاردا يىغىنلاردا ھاسىل قىلغان ئورتاق تونۇش ۋە كېلىشىملەرگە ئىمزا قويۇلماقچى ۋە شۇ ئارقىلىق خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن رايوندىكى دۆلەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنىڭكى كۈچلەنگەنلىكى مۇستەھكەملەنگەنلىكى دۇنياغا

خىتاي بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ مۇناسىۋىتى يېڭى دەۋرگە قەدەم قويدى دۆلەت باشلىقلىرى ئۇچرىشىشى مەبلەغ سېلىش ۋىزىسىز ساياھەت ناملىق ماقالىدە مۇنداق دېيىلگەن خىتاي نەچچە ئون مىليارد دوللارلىق بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشى ئارقىلىق ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى يېڭىدىن جانلاندۇرماقچى شۇنداقلا قازاقىستان قىرغىزىستان ۋە تاجىكىستان بىلەن چېگرالىنىدىغان شىنجاڭ رايونىنىڭ ۋەزىيىتىنى نورماللاشتۇرماقچى خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيانى ياۋروئاسىياغا قاراتقان ئۇزۇن مۇددەتلىك ئىقتىسادىي ستراتېگىيىسىنىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى دەپ قارايدۇ خىتاي يەنە بۇ دۆلەتلەرگە خىتاي ئىقتىسادىنىڭ ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن كېيىن قايتا كۈچلىنىۋاتقانلىقى ھەققىدە بېشارەت بەرمەكچى ئىستانبۇلدىكى ساباھەتتىن زائىم ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى ئىقتىسادشۇناسلىق دوكتورى بۇرھان ئۇلۇغيول ئەپەندى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى قۇربان قىلىش بەدىلىگە ئوتتۇرا ئاسىياغا كېڭەيمىچىلىك قىلىش يولىنى ئاچقانلىقى ۋە بىر بەلباغ بىر يول پىلانى ئارقىلىق ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىگە قۇرغان قەرز تۇزاقلىرى ھەققىدە كۆز قاراشلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى. مۇشۇ ۋەتەندىكى باستۇرۇشنىڭكى ئاساسلىق مەقسىتىمۇ بۇلارنىڭ ئاشۇ ئوتتۇرا ئاسىياغا كېڭەيمىچىلىك قىلىشنىڭكى ھېلىقى ئاساسىنى پۇختىلاش ئەمدى ھېسابتىچۇ. شۇناشقا بىزنىڭ ۋەتەننى بۇلار تەھدىت دەپ قارىغانلىقى ئۈچۈن بۇ يەرنى چىڭ باستۇرۇۋېتىپ ئاندىن كېيىن بىزنىڭ ۋەتەننى ئا يەرگە تاقلاش تاختىسى قىلماقچى ئەمدى ھېسابتىچۇ. تاقلاش تاختىسى قىلغاندىن كېيىن ئەمدى كېيىن ئەمدى بۇ ھەممىمىز بىلىمىز خىتايدا ھازىر بىر مىليارد ئۈچ يۈز مىليون تۆت يۈز مىليونغا يېقىن نوپۇس بار خىتاي بۇنى بېقىشى كېرەك شۇناشقا بۇنىڭ ئۈچۈن ئېنېرگىيەگە خام ئەشياغا ئېھتىياجلىق بولىدۇ شۇناشقا مۇشۇ ئوتتۇرا ئاسىيا ھەممىمىز بىلىمىز بىر مۇنبەت زېمىن ھەم ئېنېرگىيەسى مول بولغان، ھەم خام ئەشيالىرى مول بولغان بىر زېمىن. بىر يول بىر بەلباغ دۆلەتلىرى ئاساسىي جەھەتتىن نامرات دۆلەتلەر ياۋروپاغا بارغان قەدەر، دېمەك ئەمدى بۇلار مۇشۇ دۆلەتلەرنى ئۆزىگە باغلىماقچى ئەمدى بۇ ھېسابتىچۇ. ئەمدى ئاساسىي جەھەتتىن باغلاندى ئاجىز دۆلەتلەر، مەسىلەنگە مۇشۇ ئوتتۇرا ئاسىيا بولسۇن، ئىران بولسۇن، ئەزەربەيجان بولسۇن، تاجىكىستان بولسۇن، ما دۆلەتلەر ئاساسىي جەھەتتىن باغلىنىپ قالدى. شۇناشقا ئەمدى خىتاينىڭ مەقسىتىمۇ ئەمدى بۇلارنىڭكى ئاشۇ ئىقتىسادى ئاجىزلىقتىن پايدىلىنىپ ئازراق ھېلىقى بىر مەنپەئەت بېرىپ مۇشۇنىڭغا نېمە قىلىپ قويدى لېكىن بۇنى مەن بايىتىن دېگەندەك ئەمدى بۇنىڭ تەھدىت ئىكەنلىكىنى چوڭ دۆلەتلەر بىلىپ بولدى شۇناشقا ئەمدى چوڭ دۆلەتلەر بىرلىشىپ خىتايغا بىر نەرسە قىلىدۇ دەپ قارايمەن ئەمدى يەنە بىرسى بۇلار ئەڭ ئالدى بىلەن رۇسىيەنى ئاجىزلاشتۇردى، ئۇكرائىنا ئۇرۇشى ئارقىلىق. چۈنكى ئىككىسىگە تەڭ كەلسە، ئىككىسىلام بىرلىشىۋالسا بىر نەرسە قىلغىلى بولمايتتى. ھازىر ئەمدى ئاساسىي جەھەتتىن ئېمبارگو يۈرگۈزۈش ئارقىلىق رۇسىيەنىڭ كۈچىنى ئاجىزلاشتۇردى ئەمدى ھازىر ھېسابتىچۇ. ئەمدى مەن ئەمدى ئىنشاللا خىتايغا نۆۋەت كەلدى بىر قانچە يىلنىڭ ئىچىدە دەپ قارايمەن.
بۇرھان ئۇلۇغيول ئەپەندىنىڭ قارىشىچە خىتاينىڭ مەقسىتى ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنىلا ئەمەس پاكىستان سىرىلانكا ۋە ئافرىقا ئەللىرىدىكى نامرات دۆلەتلەرنىمۇ قەرزگە بوغۇپ ئۆزىگە باغلىۋېلىش ۋە ئۇلاردىن پايدىلىنىش غەرب ئەللىرى خىتاينىڭ بۇ رەزىل مەقسىتىگە قارشى تەدبىر ئېلىشقا باشلىدى دۇنيادا نۇرغۇنلىغان قەرز بېرىپ تۇرغان ئورگانلار بارچۇ، مىسالەنكى دۇنيا بانكىسىدەك ياكى بولمىسا مانا خەلقئارا مەبلەغ سېلىش فوندى دەيلى، مۇشۇنىڭغا ئوخشاش چوڭ مەسىلەن تەرەققىيات بانكىسى دېگەندەك بانكىلار بار، بۇلارنىڭ مەقسىتى ئاساسىي جەھەتتىن ئۈچىنچى دۇنيا ئەللىرىنىڭكى ئىقتىسادىغا ياردەم بېرىش، لېكىن خىتاينىڭ مەقسىتى ئاشۇ ياردەم ئارقىلىق ئۇلارنى مۇشۇ قەرز تۇزاققا دەسسىتىش ئەمدى ھېسابتىچۇ خىتاينىڭكى پۇل بېرىش مەقسىتىمۇ بۇلار ياردەم قىلىش بولماستىن بۇلار پۇل بەرگەندىلام ئاشۇ دۆلەتلەرنىڭ بېرەلمەسلىكىنى ئۈمىد قىلىدۇ خىتاينىڭ قەرز بېرىشكە مەقسىتى ئۇ دۆلەتلەرگە ياردەم قىلىش بولماستىن بەلكى ئۇلارنىڭكى قەرز پاتقىقىغا چۆكتۈرۈش شۇ ئارقىلىق ھېلىقى نېمە دېسە ھە دەيدىغان ھالەتكە ئەكىلىش ئەمدى ھېسابتىچۇ بۇلار تولۇق يېتەلمەكلىك خىتاينىڭ ئۆزىگە تەھدىت ئىكەنلىكىنى بۇلار قارىسا خىتاي يول ياساپ بېرىۋاتقان كۆۋرۈكلىرىنى ياساپ بېرىۋاتقان ئۇ بۇ دېگەندەك خۇددى بىزنىڭ ۋەتەنگە ئەينى ۋاقىتتا قانداق ھېلىقى ياخشى نىيەت بىلەن كەلدۇق دەپ ئاستا ئاستا بىزنى يەپ قۇرۇتۇۋەتكەندەك بۇلارنىڭ مەقسىتىمۇ شۇ قەرز بېرىش ئارقىلىق مۇشۇلارنى قەرز پاتقىقىغا چۆكتۈرۈپ، ئاستا-ئاستا مۇشۇ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى، بۇ پەقەت ئۇيغۇرلارغىلا ئەمەس ياكى ئوتتۇرا ئاسىيالارغا ھەم ئەمەس، پۈتۈن دۇنياغا، پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە ئاپەت ئېلىپ كېلىدۇ. شۇناشقا بۇ خىتاينىڭكى ئىقتىسادىي كېڭەيمىچىلىكنى توغرا تونۇپ، بۇنىڭكى قارشى تۇرۇشنىڭ تەدبىرلىرىنى دۇنيا خەلقى ئېلىشى كېرەك ئەمدى. يۇقىرىقى ماقالىدە ئېيتىلىشىچە ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ھازىر خىتاينىڭ يېڭىدىن ئېچىۋېتىلگەن ئىقتىسادىدىن مەنپەئەت ئالماقچى ۋە قوشنا رايون شىنجاڭ بىلەن بولغان سودا ئالاقىسىنى كۈچەيتمەكچى ئىكەن قازاقىستان ھۆكۈمىتىنىڭ سانلىق مەلۇماتلىرىغا قارىغاندا خىتاي بىلەن قازاقىستاننىڭ سودىسىدا شىنجاڭ بىلەن بولۇۋاتقان تىجارەت قىرىق پىرسەنتنى ئىگىلىگەن مانا بۇلار ئۇيغۇر رايونىنىڭ مۇھىملىقىنى ئالاھىدە گەۋدىلەندۈرگەن گەرچە ئۆتكەن يىللاردا يۇقۇم سەۋەبىدىن خىتاينىڭ ئىقتىسادى ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچرىغان بولسىمۇ ئوتتۇرا ئاسىياغا سالغان مەبلىغى داۋاملىق كۆپەيگەن ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلدا سالغان مەبلىغى يەتمىش مىليارد دوللارغا يەتكەن مەمەت توختى ئاتاۋۇللا خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى بىلەن يېڭى ھەمكارلىق دەۋرى ئېچىشتىكى مەقسىتى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى ئەمدى خىتاي بۇ ھەمكارلىق ئارقىلىق، بۇ كېلىشىملەر ئارقىلىق نېمە مەقسەتكە يەتمەكچى دېسەك، بىرىنچىدىن، خىتاينىڭكى چېكىنگەن ئىقتىسادىنى راۋاجلاندۇرۇش. دېگىنىمىزدەك، ئۆتكەن بىر قانچە يىل مابەينىدە مەيلى شەرقىي تۈركىستاندىكى خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقى سەۋەبىدىن ئامېرىكا، ياۋروپا قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭكى رايونغا قويغان ئېمبارگوسى سەۋەبىدىن بولسۇن، مەيلى خىتايدا ھە يېقىنقى بىر قانچە يىلدا ئوتتۇرىغا چىققان كورونا ۋىرۇسى سەۋەبىدىن ئۆزىنىڭكى چېگرانى تاقىشى سەۋەبىدىن بولسۇن ئىقتىسادىي چېكىنىش كۆرۈلدى. بۇ چېكىنىشنى ھەل قىلىش ئۈچۈن ئىقتىسادنى جانلاندۇرۇش ئۈچۈن شۇنداق بىر ھەمكارلىققا ئېھتىياج بار. ئىككىنچىدىن، خىتاي شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق سەۋەبىدىن خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ئەيىبلىشىگە كۆپ ئۇچراپ كەلدى شۇنىڭ ئۈچۈن رايوندىكى دۆلەتلەر بىلەن ھەمكارلىق ئورنىتىش ئارقىلىق بۇلار بىلەن باردى-كەلدىنى كۈچەيتىش ئارقىلىق دۇنياغا بۇ يەرنىڭكى نورمال بىر يەر ئىكەنلىكىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىلمىغانلىقىنى كۆرسەتمەكچى ئۆزىنى گۇناھسىز قىلىپ ئىسپاتلىماقچى بولسا كېرەك ئەمدى ئۈچىنچىدىن، خىتاي بىلەن ئامېرىكىنىڭ مۇناسىۋىتىنىڭكى كەسكىنلىشىشى، يىرىكلىشىشى سەۋەبىدىن خىتاينىڭ دېڭىز يولىغا بولغان ئىشەنچسى تۆۋەنلەپ كەتتى. جەنۇبىي خىتاي دېڭىزى ئارقىلىق دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىغا ئېچىلغان لىنىيەلىرى ئاساسەن ئامېرىكىنىڭ كونتروللۇقىدا، چۈنكى تىنچ ئوكياننى ئاساسلىقى ئامېرىكا ئارمىيىسى كونترول قىلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي ياۋروئاسىيا قۇرۇقلۇق يولىغا بولغان دىققەت نەزىرىنى تېخىمۇ كۈچەيتىش ئارقىلىق بۇ رايوننىڭكى ستراتېگىيەلىك ئورنىدىن تېخىمۇ ياخشى پايدىلانماقچى دېيىشكە بولىدۇ. يەنى ناۋادا خىتاي بىلەن تەيۋەن ئوتتۇرىسىدا بىر ئۇرۇش يۈز بېرىپ قالسا ياكى ئامېرىكا مەيلى قايسى سەۋەبتىن بولمىسۇن تىنچ ئوكياندىكى خىتاينىڭ دېڭىز يولىنى تاقاپ قويسا ئۇ چاغدا خىتاينىڭكى تاشقى دۇنيا بىلەن باردى-كەلدى قىلىدىغان، تىجارەت قىلىدىغان بىردىنبىر لىنىيەسى ياۋروئاسىيا قۇرۇقلۇقى بولىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ خىل ئەھۋالغا قارىتا تەييارلىق قىلىشمۇ خىتاينىڭكى مەقسەتلىرىدىن بىرى دېيىشكە بولىدۇ.
ئون بەشىنچى ماي كۈنى ئۈرۈمچىدە ئېچىلغان باش تېما تەربىيىسى رەھبەرلىك گۇرۇپپىسىنىڭ يىغىنىدا ما شىڭرۇي قەتئىي تەۋرەنمەي ئىدىيەدە سىياسىيدا ھەرىكەتتە شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېت بىلەن يۈكسەك بىردەكلىكنى ساقلاش ئەبەدىي ئەمىنلىككە مۇناسىۋەتلىك نېگىزلىك ئۇللۇق ئۇزاق مەزگىللىك مەسىلىلەرنى كۈچەپ ھەل قىلىش دېگەنلەرنى تەكىتلىگەن ئانالىزچىلار ما شىڭرۇينىڭ سۆزلىرىدىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ۋەزىيىتى ۋە ئۇ يەردىكى ھۆكۈمەت كادىرلىرىغا بولغان ئەندىشىسىنىڭ يەنىلا كۈچلۈكلۈكىنى كۆرۈۋېلىش مۇمكىنلىكىنى بىلدۈرمەكتە. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز مېھرىبان تەييارلىغان خەۋەر ئانالىزى دىققىتىڭلاردا بولسۇن. تەڭرىتاغ تورىنىڭ ئون ئالتىنچى ماي كۈنى بېرىلگەن خەۋىرىدە دېيىلىشىچە، ئون بەشىنچى ماي كۈنى ئۈرۈمچىدە باش تېما تەربىيەسى رەھبەرلىك گۇرۇپپىسىنىڭ يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن.

ئۈرۈمچىدە ئېچىلغان بۇ يىغىن ۋە ما شىڭرۇينىڭ سۆزلىرى خىتاي ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋالىغا يېقىندىن دىققەت قىلىپ كېلىۋاتقان چەت ئەللەردىكى ئانالىزچىلارنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى. ئىلگىرى ئىلى ئوبلاستلىق ھۆكۈمەتتە بىر مەزگىل ئىشلىگەن، نۆۋەتتە ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان خىتاي كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىسى ليۇ جىنشىڭ بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ما شىڭرۇينىڭ سۆزلىرى ھەققىدىكى قاراشلىرىنى شەرھلەپ ئۆتتى.
مېنىڭ ھېس قىلىشىمچە، ئۇ يەردىكى ئەڭ مۇھىم خىزمەت مۇقىملىقنى ساقلاش. شىنجاڭدا خىزمەت قىلىۋاتقان بارلىق كادىرلارنىڭ بىرلا ۋەزىپىسى بار، ئۇ بولسىمۇ مۇقىملىقنى ساقلاش. ئۇنىڭ سۆزىدە باشقا مەزمۇن يوق. يىغىنچاقلىساق، بۇ يەردىكى ۋەزىپە پەقەت مۇقىملىقنى ساقلاش، خالاس. ئۇ يەنە ما شىڭرۇينىڭ سۆزلىرىدىن خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى سىياسەتلىرىنى ئىجرا قىلىۋاتقان ھۆكۈمەت كادىرلىرىغا نىسبەتەن مەلۇم ئەندىشىسى بارلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. ئۇ مۇنداق دېدى. شى ما شىڭرۇي
ما شىڭرۇينىڭ بۇ قېتىم دېگەن سۆزلىرىدىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆتكەن ئون نەچچە يىلدىن بۇيان بولۇپمۇ ئىسلاھات ئېچىۋېتىش يولىغا قويۇلغاندىن كېيىن رايوندا ئاز سانلىق مىللەت كادىرلار خىزمىتىنى مۇھىم ئورۇنغا قويغانلىقىنى كۆرۈشكە بولىدۇ مېنىڭ ھېس قىلغىنىم شۇكى ئۇ بىر تەرەپتىن ئۇلارنىڭ خىتاي كومپارتىيە دائىرىلىرىنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىشتىكى ۋەكىللىرى ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىدۇ ھالبۇكى بۇ كادىرلارنىڭ زور بىر قىسمى ئۆز نۆۋىتىدە يەنە خىتاي كومپارتىيىسى ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ جاينى ئىدارە قىلىش سىياسىتىنىڭ ماھىيىتىنى تونۇپ يەتكەنلەردۇر. شۇڭا بۇ يەردە ئۇنىڭ سۆزلىرىدىكى مەقسەت ناھايىتى ئېنىق، بۇ پەقەتلا ما شىڭرۇي دەۋرىدىلا تەكىتلىنىۋاتقان كادىرلار خىزمىتى ئەمەس، ئەلۋەتتە، بۇنى ئۇلار ئىلگىرىكى نەچچە ئون يىللاردىن بۇيان ئۈزلۈكسىز تەكىتلەپ كەلگەن.

ئۇ مۇنداق دېدى. ئىلگىرىكى يىللاردىمۇ ئۇلارغا پەرقلىق مۇئامىلە قىلىناتتى، مەسىلەن، ئالايلۇق، مەمۇرىي خىزمەتلەر ۋە سىياسەتنى ئىجرا قىلىش ۋەزىپىلىرى ئاز سانلىق مىللەت كادىرلىرىغا بېرىلىدۇ. ئەمما ئۇلارغا يېتەكچىلىك قىلىدىغان، قارار بېرىدىغان ئىشلارنى چوقۇم خىتاي كادىرى قىلىدۇ. نەچچە ئون يىللاردىن بۇيان مۇشۇنداق داۋام قىلىپ كەلگەن. ھېس قىلىشىمچە زور كۆپ قىسىم ئاز سانلىق مىللەت كادىرلىرى بۇنى ياخشى بىلسە كېرەك. ما شىڭرۇي يىغىندا يەنە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئىزچىللاشتۇرۇش، ئەبەدىي ئەمىنلىككە پايدىلىق تۈپ خاراكتېرلىق ئۆزگىرىشنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇشى كېرەك، دېگەن. نيۇ يوركتا ياشاۋاتقان تۇڭگان ئانالىزچى ما جۈمۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى.

ما شىڭرۇي بۇ يەردە شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭدا ئىدارە قىلىش سىياسىتىنى شۇ جايدىكى مۇستەملىكە ھۆكۈمەتنىڭ تايانچ كۈچلىرى ئارقىلىق تاماملاشنى تەكىتلەۋاتىدۇ. ئۇنىڭ بۇ سۆزلىرىدىن بۇ يەردە يەنە بىر مەيدان كۈرەشنىڭ باشلىنىدىغانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ. ئۇنىڭ بۇ سۆزلىرى بىر تەرەپتىن خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ شەپقەتسىزلىكىنى كۆرسەتسە، يەنە بىر تەرەپتىن ئۇلارنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان بۇ سىياسەتلىرىنى تېخىمۇ ئاشقۇن ۋە تېخىمۇ ئاشكارا ھالدا داۋام قىلىدىغانلىقىنى، قىسقا مۇددەت ئىچىدە تېخىمۇ كۆپ كىشىلەرنىڭ جازا لاگېرلىرىغا ياكى تەربىيەلەش ئورۇنلىرىغا ئەۋەتىلىدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىسى ليۇ جىنشىڭ ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا مۇقىملىقنى قوغداش نامىدا بۇ خىل شەپقەتسىزلەرچە باستۇرۇش سىياسىتىنى داۋاملاشتۇرۇشىغا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خەلقئارا ۋەزىيەتكە بولغان ئەندىشىسى سەۋەب بولماقتا ئىكەن.

دۇنيانىڭ دىققىتىنى كىشىلىك ھوقۇق ساھەسىدىكى جىددىي مەسىلىلەرگە تارتىشنى ئاساسىي مەقسەت قىلغان ۋە يىلدا بىر قېتىم ئۆتكۈزۈلىدىغان جەنۋە مۇنبىرى يىغىنىنىڭ ئون بەشىنچى نۆۋەتلىكى ئون يەتتىنچى ماي كۈنى جەنۋەدە باشلانغان بۇ يىغىندا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بىلەن لاگېر شاھىدى قەلبىنۇر سىدىق خانىم نۇتۇق سۆزلىگەن. تۆۋەندە بۇ يىغىن ھەققىدىكى تەپسىلىي خەۋەرنى گېرمانىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق جەنۋە مۇنبىرى، كىشىلىك ھوقۇق ۋە دېموكراتىيە يۇقىرى دەرىجىلىكلەر ئۇچرىشىشى يىغىنى بەشىنچى ئاينىڭ ئون يەتتىنچى كۈنى شۋېتسارىيەنىڭ جەنۋە شەھىرىدىكى جەنۋە خەلقئارا ئاخبارات مەركىزى سارىيىدا باشلانغان. بۇ يىغىن ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلدىن بۇيان داۋاملىشىپ كەلگەن جەنۋە مۇنبىرى يىغىنىنىڭ ئون بەشىنچى نۆۋەتلىكى بولۇپ،

ئۇيغۇرلارغا ۋاكالىتەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى پروگرامما يېتەكچىسى زۇمرەتئاي ئەركىن ۋە گوللاندىيەدىكى جازا لاگېرى شاھىدى قەلبىنۇر سىدىق قاتارلىق بىر گۇرۇپپا ۋەكىللەر قاتناشقان. دۇنيانىڭ دىققىتىنى كىشىلىك ھوقۇق ساھەسىدىكى جىددىي مەسىلىلەرگە تارتىشنى ئاساسىي مەقسەت قىلغان.

ئون يەتتىنچى ماي چۈشتىن بۇرۇن مەزكۇر يىغىندا جازا لاگېرلىرى شاھىدى قەلبىنۇر سىدىق خانىممۇ ئالدىنقى قاتاردا سۆزگە چىقىپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى جىنايەتلىرى توغرىسىدا ئۆزىنىڭ كۆرگەن بىلگەنلىرىنى سۆزلەپ ئۆتكەن. ئۇنىڭ سۆزى نەق مەيداندىن ئىنگلىزچە تارقىتىلغان. مەزكۇر يىغىندا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئىسا ئەپەندى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق كىرىزىسى دېگەن تېمىدا نۇتۇق سۆزلەپ، خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا داۋام قىلدۇرۇۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى يەنە بىر قېتىم قاتتىق ئەيىبلىگەن. We establish a Uyghur Students Union in the University and soon thousand students join it and we came up. بۈگۈن ئون يەتتىنچى ماي جەنىۋەدىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان دولقۇن ئىسا ئەپەندى مەزكۇر يىغىن توغرىسىدا بىزنى مەلۇماتلار بىلەن تەمىنلىدى. دىكتاتور رېژىمنىڭ زەربىسىگە ۋە زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىغان پائالىيەتچىلەر، سىياسەتچىلەر، ئىنسان ھەقلىرى ئاكتىۋىستلىرى، دۆلەت ئەربابلىرىنىڭ ئۆزئارا بىر ئۇچرىشىشى بولۇپ، بۇنىڭدا مۇشۇ زىيانكەشلىككە ئۇچرىغان ئىنسانلارنىڭ ئۆزئارا بىر بىرى بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇش، تەجرىبىلەرنى ئالماشتۇرۇش ۋە قانداق قىلىپ ئوتورىتېرىيەن رېژىملارغا قارشى بىرلىكتە ھەرىكەت قىلىشنىڭ يولىنى ئىزدەش ۋە مەۋجۇت مەسىلىلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ تېخىمۇ كۆپ خەلقئارا دىققەت تارتىش نۇقتىئىنەزىرىدىن مۇھىم بىر مۇنبەر دولقۇن ئىسا ئەپەندى بۇ يىغىننىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىگە بولغان ئەھمىيىتى توغرىسىدا قاراشلىرىنى ئىپادە قىلىپ ئۆتتى. بۇ مۇنبەر بىز ئۇيغۇرلار ئۈچۈنمۇ دېمەك دۇنيانىڭ ھەرقايسى جاي بۇلۇڭ پۇچقاقلىرىدىن كەلگەن، مەشھۇر ئىنسانلارغا تەسىرلىك شەخسلەرگە گېزىتچىلارغا سىياسىيلارغا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئاڭلىتىش ئۇيغۇرلارغا بولغان ھېسداشلىق قوللاشنى قولغا كەلتۈرۈش نۇقتىئىنەزىرىدىن بۇ فورۇم ناھايىتى مۇھىم مەن بۇ فورۇمدا ئۆزەمنىڭ بىر ئەركىن دۇنيادا ياشاۋاتقان بىر ئەركىن دۇنيانىڭ ۋەتەندىشى بولۇشۇمغا قارىماي دۇنيانىڭ نۇرغۇن دۆلەتلەردە تۇتقۇن قىلىنغانلىقىم خىتايغا قايتۇرۇش خەتىرىگە دۇچ كەلگەنلىكلىرىم ئەمما گېرمانىيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ ھەرىكەت قىلىشى بىلەن بۇ خەتەرلەردىن قۇتۇلۇپ خىتايغا قايتۇرۇلمىغان بىر تەلەيلىك بىر ئىنسان بولغان بولساممۇ ئەمما ھېچبىر قاچان ئۆزەمنى ئەركىن ھېس قىلماي ھەر يەردە تۇتۇپ قېلىش خىتايغا قايتۇرۇش تەھدىتىنى ياشىغان خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش سىياسىتىنىڭ بىۋاسىتە قۇربانىغا ئايلانغان بىر كىشى بولغانلىقىمدىن ئىبارەت بۇ رېئاللىقنى ئۆزۈمنىڭ كەچمىشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇش ئارقىلىق بۈگۈن ئۇيغۇر خەلقى دۇچ كېلىۋاتقان بۇ قاباھەتلىك سەرگۈزەشتلەرنى ۋە ئۇيغۇر خەلقى دۇچ كېلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئەھۋاللىرىنى ئەكس ئەتتۈرۈپ بېرىشكە تىرىشتىم لاگېر شاھىدى قەلبىنۇر سىدىق خانىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرچە ئەتلەس كۆينەكلىرىنى كىيىپ، خىتاي چەكلىگەن ئۇيغۇر ئانا تىلىدا سۆزلەپ، شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ دەرد ئەلەملىرىنى دۇنيانىڭ ھەر يەرلىرىدىن كەلگەن تالايلىغان ئىنسانلارغا يەنە بىر قېتىم ئاڭلىتىش پۇرسىتىغا ئېرىشكەنلىكىدىن كۆپ خۇرسەن بولغانلىقىنى تىلغا ئالدى.

ۋەتەندە خىتاي ھۆكۈمىتى قاتتىق چەكلىگەن ئۆزىمىزنىڭ گۈزەل يېقىملىق بولغان ساپ ئۇيغۇر ئانا تىلىمدا ھەم خىتاي بىزنى كىيىشتىنمۇ چەكلىگەن مانا مۇشۇ ئەتلەس كىيىملىرىمنى كىيىپ تۇرۇپ سىلەرگە شۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىگە يۈرگۈزۈۋاتقان شۇ جازا لاگېرلىرىدىكى دەھشەتلىك پاجىئەلىرىنى ئاڭلىتىمەن دەپ مانا مۇشۇ سۆزلەرنىمۇ قوشۇپ قويدۇم بۇنىڭدىن ئۆزەممۇ ناھايىتى خۇرسەن بولدۇم چۈنكى بۇ يەردە ئۆزىمىزنىڭ ئانا تىلنىڭ ۋە مەدەنىيىتىمىزنىڭمۇ چەكلىمىگە ئۇچراۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتتىم ئەنىڭدىن كېيىن مۇشۇ يىغىنغا قاتنىشىۋاتقان ھەر قايسى دۆلەتلەردىن كەلگەن ۋەكىللەرنىڭ، ئەلچىلەرنىڭ، ھەتتاكى شەھەر باشلىقلىرىنىڭ، پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ بىرلىكتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ دەھشەتلىك زۇلۇملىرىغا قارىتا ئورتاق ھەممىمىز كۈچ چىقىرىپ، بۇنىڭغا قارشى تۇرۇشىمىز، ھەرىكەتكە ئۆتۈشىمىز توغرىسىدا ئۇلارغا يەنە ئىلتىماس قىلدىم ۋە چاقىرىق قىلدىم. مەزكۇر يىغىنغا ئىشتىراك قىلغان شىۋېتسارىيەدە ياشايدىغان ئۇيغۇر زىيالىيسى ھەبىبۇللا ئىزچىمۇ يىغىندا ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنىڭ ئالاھىدە دىققەت تارتقانلىقىنى تەكىتلىدى. يىغىندا بىزنىڭكى قەھرىمان لاگېر شاھىدىمىز قەلبىنۇر ھەدەم بىزنىڭكى ۋەتەندىكى شەرقىي تۈركىستاندىكى جازا لاگېرلىرىدىكى ئېچىنىشلىق مەنزىرىلەرنى، ئۆزى شاھىت بولغان ۋەقەلەرنى سۆزلەپ ئۆتتى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى پىروگرامما يېتەكچىسى زۇمرەتئاي ئەركىننىڭ بىلدۈرۈشىچە، جەنۋە مۇنبىرى يىغىنىنىڭ ئىشتىراكچىلىرىنىڭ كۆپىنچىسى دۇنياغا تونۇلغان مەشھۇر كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرى ئىكەن. ئۇنىڭ ئەسكەرتىشىچە، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان مەزكۇر يىغىننىڭ ساھىبخانلىقىنى ئۈستىگە ئالغان تەشكىلاتلاردىن بىرى بولۇش سۈپىتى بىلەن،

ھەم كو-سپونسور قىلىۋاتقان بىر مۇنبەر بۇ يىغىنغا ھەر يىلى بىز قۇرۇلتايدىن بىر ئادەم كېلىپ سۆز قاتنىشىمىز ھەم بىزنىڭ ئۇيغۇرلاردىنمۇ ھەر يىلى بىر تونۇلغان ئاكتىۋىستلار كېلىپ پائالىيەتچىلەر كېلىپ سۆزلەيدۇ ئالدىنقى يىلى ئون تۆتىنچى نۆۋەتلىك يىغىندا روشەن ئابباس خانىم سۆزلىگەن بۇ يىلى دولقۇن ئىسا رەئىسىمىز ۋە قەلبىنۇر سىدىق ھەدىمىز لاگېر شاھىدى سۈپىتىدە بۇ مۇنبەرغە قاتنىشىپ نېمە قىلدى. بۇ يىغىننىڭ پايدىسى ئەمدى كۆپ دەپ ئويلىدىم، چۈنكى بۇ مۇنبەرغە نۇرغۇنلىغان دۆلەتلەردىن نۇرغۇنلىغان پائالىيەتچىلەر كېلىپ، ئاددىي ئادەملەر ئەمەس، ھەممىسى شۇ دۇنيادا تونۇلغان ئۆزلىرىنىڭ دۆلەتلىرىدە ئېلىپ بېرىۋاتقان كۈرەشلىرىنى مەشە كېلىپ تونۇشتۇرىدۇ ھەم. شۇ پۇرسەتتىنمۇ بىز ئۇيغۇرلار نەچچە يىلنىڭ ياغى مۇشۇ پلاتفورمىنى ئىشلىتىپ، مۇنبەرنى ئىشلىتىپ، مۇشۇ مۇنبەر ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى تونۇشتۇرالايمىز. بۇ يەردە ئادەم جىق، بۇنىڭ ئىچىدە دىپلوماتلار بار، دۆلەت ئەربابلىرى بار، پارلامېنت ئەزالىرى بار. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق جەنىۋە مۇنبىرى يىغىنىدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەسىلىسىنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلغانلىقىغا دائىر مەلۇماتنى دىققىتىڭلەرغە سۇندۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.